वयं द्वितीय अध्याये
चतुष्षष्टि चतुष्षष्टितमश्लोकः चतुष्षष्टितमश्लोकः आरम्भः करणीयः चतुष्षष्टितमश्लोकः आरम्भः करणीयः
पूर्वतनश्लोकमेकवारं वदामः पूर्वतनश्लोकं
ध्यायतो विषयान् पुंसः पुंसः विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गाः सञ्जायते काम सङ्गाः सञ्जायते काम कामात् क्रोधोऽपि जायते कामा क्रोधोऽपि जायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात्
बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति एतद् वयं पठितवन्तः एकस्य प्रणाशः नाशः कथं भवति इति वयं गतसप्ताहे दृष्टवन्तः अग्रिमश्लोकं पठामः रागद्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादमधिगच्छति एकवारं पठामः सर्वे मिलित्वा रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति पदच्छेदं कुर्मः रागद्वेषवियुक्तैः रागद्वेषवियुक्तैः तु विषयान् इन्द्रियैः चरन् पश्यतु त्रीणि पदानि सन्ति विषयान् इन्द्रियैः चरन् ആത്മവശ്യൈः विधेयात्मा
प्रसादम् अधिगच्छति कथं पदच्छेदं करोति इति पश्यतु बहुत्र पदच्छेदः करणीयः रागद्वेषवियुक्तैः तु विषयान् इन्द्रियैः चरन् ആത്മവശ്യൈ വിധേയാത്മ പ്രസാദം അധിഗച്ഛതി ഇതാനും രാഗദ്വേഷവിയുക്തൈ तृतीय अस्ति वयं जानीमः किल अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तृतीय बहुवचनं विषयान् किमस्ति
द्वितीय बहुवचनं द्वितीय बहुवचनं वक्तुं प्रय करोतु इन्द्रियैः
नपुंसकलिङ्ग तृतीय बहुवचनं सर्वं बहु तृतीया बहुवचनपदानि सन्ति चरन् चरत् इति शब्दः अस्ति तकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं गच्छन् पठन् तादृशरीत्या चरन् शत्रुप्रत्ययः तद् आत्मवश्यैः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तृतीया बहुवचनं विधेयात्मा
विधेयात्मन् इति शब्दः विधेयात्मन् नकारान्तं नकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम आत्मन् आत्मन् प्रथम एकवचनं अनन्तरं प्रसादं द्वितीय एकवचनं अधिगच्छति अधि इति उपसर्गः गति गम्ल गम्लृ धातु गम्लृ इत्युक्ते गच्छति इत्यस्य धातु परस्मैपदि कर्तरि लेट् प्रथमपुरुष एकवचनं गच्छति गच्छतः गच्छन्ति समानमेव अधिगच्छति धातु भिन्नभिन्नधातवः किन्तु गच्छति इत्यर्थे एव अस्ति गच्छति इति पश्यतु इदानीं प एकैकपदस्य इदानीं पदच्छेदं कृतवन्तः पदपदार्थं पश्यामः विधे पदच्छेदः अपि अभवत् पदसंस्कारः अपि अभवत् सर्वाणि पदानि वयं जानीमः इदानीम् इदानीं पश्यतु अत्र एकमस्ति किमस्ति तत् विधेयात्मा तु तु अव्ययमस्ति सत्यं विधेयात्मा विधेयात्मा इत्युक्ते कः अर्थः पश्यमनस्कः इति इत्युक्ते वश्य विधेयः तस्य विधेयः अस्ति इति वदति किल तस्य वश्यः अस्ति विधेय पश्यामः तस्य रागद्वेषवियुक्तैः रागः द्वेषः प्रति विरोधशून्यैः विरोधः नास्ति इत्यर्थः आत्मवश्यैः स्व अधीनैः स्वयमेव तेषां कण्ट्रोल् अस्ति इत्यर्थः स्व अधीनैः इत्यर्थः अनन्तरं किमस्ति इन्द्रियैः पञ्च इन्द्रियाणि इन्द्रियैः अनन्तरं विषयान् शब्दादीन् इत्युक्ते शब्दस्पर्शरसगन्ध सर्वं चरन् अनुभवन् अनुभवन् अस्ति इत्यर्थः प्रसादं नैर्मल्यं प्रसादम् इत्युक्ते निर्मलं नैर्मल्यम् इत्यर्थः अधिगच्छति प्राप्नोति इदानीं सर्वपदानामपि अर्थमयं वयं दृष्टवन्तः सामान्यतया तस्य अन्वयः कथं भवति अधिगच्छति इति अस्ति किम् अधिगच्छति प्रसादम् अधिगच्छति कः चरन् प्रसादम् अधिगच्छति विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति के आत्मवश्यैः അഥവാ ഇന്ദ്രിയൈः രാഗദ്വേഷവിയുക്തൈः ഇപ്പം കഥമാഗച്ഛതി रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः आत्मवश्यैः विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति कः विधेयात्मा तावदेव अस्ति इदानीं पूर्णमभवत् विधेयात्मा तु रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः आत्मवश्यैः विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति इदानीम् अन्वयः अपि अभवत् अत्र सामान्यपदानि सन्ति इदानीं पश्यतु रागद्वेषवियुक्तैः रागद्वेषवियुक्तैस्तु इति अस्ति का सन्ति विसर्गसन्ति रागद्वेषवियुक्तैः तु इन्द्रियैश्चरन् इन्द्रियैः चरन् विसर्गसन्धि एव निश्चित्वमस्ति तत्र आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैः विधेयात्मा विसर्गसन्धि एव रागद्वेषवियुक्तैः समासः कः समासः रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ द्वन्द्वसमासः राग रागद्वेषाभ्यां वियुक्ताः तैः तृतीयतत्पुरुषः ആത്മവശ്യൈ ആത്മനഃ വശ്യാനി തൈഃ ഷഷ്ടി തത്പുരുഷः വിധേയാത്മാ വിധേയः ആത്മാ യസ്യ സः इत्युक्ते बहुव्रीहिः भवति तत्र पदानि सन्ति केचन चरन् वयं पूर्वमेव उक्तवन्तः शत्रुरूपमस्ति तद् चरन् गच्छन् पठन् प्रसण्ट् कण्टिन्यूस् मध्ये अस्ति वियुक्तः कृत प्रत्ययः अस्ति तत्र एतावन्ति पदानि सन्ति इदानीं तस्य अर्थविषये चिन्तनं करणीयम् अस्माभिः कः अर्थः अस्ति इति अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यं पश्यतु इदानीम् एकैकपदस्य अर्थं जानीमः एव रागद्वेषवियुक्तैस्तु अथवा रागद्वेषवियुक्तैः तु किमिति वदति विषया इन्द्रियैः आत्मवश्यैः രാഗദ്വേഷവിയുക്തൈഹ് ഇന്ദ്രിയൈഹ് ആത്മവശ്യൈഹ് വിഷയാൻ ചരൻ പ്രസാദം അധിഗച്ഛതി കോപി ഏക പ്രസാദം അധിഗച്ഛതി ഇതി വദതി ഇല്ല പ്രസാദം അധിഗച്ഛതി ഇത്യുക്തെ കഹ പ്രസാദം ഇത്യുക്തെ അത്ര കഹ അർത്ഥ അസ്തി പ്രസാദം ഇതി പദസ്യ കഹ വയം പ്രസാദം ഇതി ശ്രുതവന്തഃ കില मन्दिरे प्रसादम् इति वदति नैवेद्यानन्तरं ददाति प्रसादं भगवतः प्रसादम् इति वदति प्रसादः इत्युक्ते सन्तोषः इत्यर्थः आनन्दः सन्तोषः तत् कदा प्राप्नोति प्रसादम् अधिगच्छति सः प्रसादं प्राप्नोति कदा एकः प्रसादं प्राप्नोति कः एकः सन्तोषं प्राप्नोति एकस्य सन्तोषः कदा इत्येव अत्र चिन्तनमस्ति किल कस्य विषये चर्चां कुर्वन्तः सन्ति स्थितप्रज्ञस्य सः स्थितप्रज्ञः स्यात् कः कस्य आनन्दः अस्ति कस्य सन्तोषः अस्ति कस्य प्रसादः अस्ति कस्य मनसि शान्तिः अस्ति सः प्रसादम् अधिगच्छति मनः शान्तम् अस्ति चेत् सः किं प्राप्नोति आनन्दं प्राप्नोति मन तत् आनन्दं प्राप्तुं कः मार्गः मनः शान्तं भवेत् मनःशान्ति मनःशान्ति इति वयं वदामः मनःशान्ति इति कथं प्राप्नोति इति वदति मनः यदा शुद्धं भवति यावत् मनः शुद्धं भवति तावत् मनः तिष्ठति तिष्ठति इत्युक्ते कः अर्थः शान्तं भवति तावदेव चाञ्चल्यं नास्ति यदा चाञ्चल्यं भवति तदानीमेव किं भवति अशान्ति भवति यदा चाञ्चल्यं भवति तदा एव अस्पष्टता अस्ति वयम् एक उदाहरणं सा सामान्यतया वदामः जलम् अस्ति जलं चलति इति चिन्तयतु जलं चलति चेत् जले किं भवति जल अन्तः किमस्ति द्रष्टुं न शक्नुमः इदानीम् एकः तटाकम् अस्ति अथवा एकः वापि अस्ति वयं बहिस्तात् पश्यामः तद् जलं बहु शान्तम् अस्ति चेत् किं भवति अन्तः किमस्ति सर्वमपि द्रष्टुं शक्नुमः किन्तु अन्तः किम् अस्ति वयं न पश्यामः तस्य कारणं किम् अन्तः किमपि नास्ति इति कारणेन वा जले चलनमस्ति अन्ते किमपि नास्ति इति कारणेन नास्ति जलं चलति किल जले चलनं केन कारणेन अभवत् तदेव अन्वेषणं करणीयं वयं जलं स्वीकृत्य किमपि कर्तुं न शक्नुमः जलस्य नियन्त्रणेन जलं शुद्धीकर्तुं न शक्नुमः इदानीं मनसः शुद्धीकरणम् आवश्यकं मनः शुद्धम् अस्ति चेत् प्रसादम् अधिगच्छति इति वदति सन्तोषः भवति आनन्दः भवति बहवः जनाः वयं किं चिन्तयामः मनः स्वीकृत्य प्रक्षालयामि प्रक्षालयामि इत्युक्ते केनापि मार्गेण मनः प्रक्षालनाय अस्माकं हस्ते कोऽपि मार्गः नास्ति मार्गः अस्ति जलं कथं शान्तं भवति तदेव उदाहरणम् अत्रापि स्वीकर्तुं शक्यते जलं केन कारणेन चलति जले किं किं भवति कदाचित् वृत्तं भवति कदाचित् तरङ्गः भवति कदाचित् त्रिकोणः भवति कदाचित् चतुष्कोणः भवति यत्किमपि आगच्छति जले वयम् अवगन्तुमेव न शक्नुमः जनाः कथं चिन्तयन्ति एकैकत्रिकोणं स्वीकृत्य समापयामि अथवा एकैकवृत्तम् अहं समापयामि इति प्रयत्नं करोति चेत् तत् कर्तुं न शक्नोति तस्य मूलं कारणं किं मूलं कारणं वायुः एव सत्यं वायुः चलति इति कारणेन एव जलं चलति खलु तस्मादेव जले भिन्नभिन्नपरिणामाः सन्ति समानमेव अस्माकम् अशान्ति अस्ति अशान्ति इत्युक्ते पश्यतु तद् उदाहरणम् अत्र बहु सम्यक् भवति उदाहरणार्थम् अस्माकम् अन्तरङ्गे समाधानं शान्ति सन्तोषः आनन्दः सर्वम् अस्ति सर्वेषाम् अन्तरङ्गे यदा जलस्य अधोभागे यद् किमपि रत्नमस्ति इति चिन्तयतु तत् अस्ति एव तत्र किन्तु अस्माकं शान्तिः अस्ति समाधानमस्ति किन्तु वयं न अनुभवामः अस्माकम् एक्स्पीरियन्स् नास्ति किल अस्माकम् अनुभवः नास्ति तस्य कारणं किम् किमर्थम् अस्माकम् अनुभवः नास्ति अशान्तिः अस्ति कारणं तत् चञ्चलमस्ति जलं चञ्चलं वायुः इति वयं कारणम् उक्तवन्तः एतस्य चाञ्चल्यस्य कारणं किम् विषय विषयाणां पृष्ठतः गच्छामः एकत्र न तिष्ठति तत् भिन्नभिन्नविषयेषु तद् गच्छति एकनिमिषम् एकस्मिन् स्थाने भवति अन्यनिमिष अन्यस्मिन् वयम् अस्माकमेव जीवनं वयं पश्यामः चेत् अस्माकं चिन्तनानि एव वयं चिन्तयामः चेत् क्षणे क्षणे क्षणे परिवर्तनं भवति इदानीं कुत्रापि इच्छा भवति किञ्चित् अनन्तरम् अन्यत्र इच्छा भवति कदाचित् बहूनि कार्याणि वयं जानीमः अनावश्यकतया वयं कुर्मः किल कापि आवश्यकता न भवति अतः वयं कृतवन्तः तदेव वयम् अवगच्छामः तत् सम्यक् नास्ति तस्य कोऽपि आवश्यकता नास्ति किन्तु तादृशचिन्तनं जनाः न कुर्वन्ति तादृशचिन्तनस्य नाम अस्ति किं तादृशनिरीक्षणस्य नाम अस्ति ध्यानम् ध्यानम् इत्युक्ते तदेव अवलोकनं करणीयं कस्य अवलोकनं करणीयं जनाः वदन्ति मम एकाग्रता आवश्यकी बहुत्र अस्माकम् एकः भ्रमः भवति इदानीं बहवः जनाः अपि तादृशं पाठयन्ति अपि मनसः एकाग्रता आवश्यकी इति वदति मनः एकत्र तिष्ठेत् बहूनि उदाहरणानि वयं यत् इदानीं पश्यतु किमपि सङ्गीतं शृणोति मनः तत्र तिष्ठति एव सत्यं किल यदा कदापि वयं सङ्गीतं शृणुमः अथवा अन्यत् किमपि किं वदामि बहूनि उदाहरणानि पुराणे अपि सन्ति तद् ध्यानं न भवति उदाहरणार्थं वदति एतस्य कालिदासः एव वदति यदा दुर्वासमहर्षि आगतवान् तदानीं शकुन्तला न दृष्टवती सा ध्याने आसीत् ध्यान मग्न आसीत् सः कुत्र मग्न आसीत् दुष्यन्तस्य विषये चिन्तयन्ती सा महर्षिः आगतवान् इत्यपि न ज्ञातवती इत्युक्ते एकाग्रता अस्ति किल तादृशी एकाग्रता ध्यानं वा न तस्य नाम ध्यानमिति नास्ति तद् एक भाषायां वक्तुं शक्नुमः तद् एकध्यानं किन्तु तद् न अत्र वदति तस्य नाम विक्षेप इति अस्ति किल पूर्वं वयं चर्चां कृतवन्तः द्विविधशक्ति विक्षेप आवरण यद् शक्तिद्वयकारणेनैव मनः भिन्नं भिन्नं गच्छति अवगच्छति वा एकं विक्षेपकारणेन अथवा आवरणकारणेन आवरणम् इत्युक्ते तस्य आवरणं तस्य आवरणम् आगच्छति विक्षेपकारणेन इत्युक्ते अन्यत्र भ्रमः भवति तस्य तद् ध्यानमिति चिन्तयति इदानीं मनः यत्र कुत्रापि तिष्ठति चेत् न पर्याप्तं ध्यानम् इत्युक्ते कः अर्थः अहम् इच्छामि एतद् विषये मम मनः इदानीं भवतु इति अहम् इच्छामि मया तत् कर्तुं शक्यते वा तत् इत्येव प्रश्नः तद् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः सामान्यजीवने ध्यानं कर्तुं गत्वा ईश्वरस्य एतद् ध्याननिमित्तम् उपविशतु तदानीं वयम् अवगच्छामः मनः कुत्रापि न तिष्ठति सङ्गीतश्रवणे तिष्ठति कदाचित् अथवा अन्यत् किमपि सिनेमा दर्शने तिष्ठति घण्टात्रयं कथं गच्छति इत्येव वयं न जानीमः किल यदा वयं सिनेमा पश्यामः घण्टात्रयं कथं गच्छति इति न जानीमः किन्तु तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति नो चेत् सर्वः सीरियल् सर्व सिनेमा एतत् पश्यति चेत् मोक्षं मिलति स्म तत् किमर्थं न मिलति तत्र विषयाः एव तत्रापि विषयाः एव विषये एव भ्रमः जनयति तत्र तेन कारणेन अस्माकम् अन्तरङ्गे यत् सत्त्वमस्ति तद् वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः इदानीं पश्यतु किमपि वयं तादृश दर्शनेन्द्रियद्वारा तादृशं किमपि पश्यन्तः स्मः तदेव पश्यन्तः स्मः अहं चिन्तयामि अहम् अन्यत् किमपि न अवगच्छामि मां परितः किं चलति इति तद् ध्यानम् इति अहं चिन्तयामि किन्तु तद् ध्यानं न भवति तद् विक्षेपः भवति कारणं किं तेन कारणेन मम अन्तरङ्गे विद्यमानसुप्त्वम् अहं न अवगच्छामि अवगन्तुं न शक्नोति तस्य अवगमनाय किं करणीयं तद् बहु सूक्ष्मतया वदति सः तस्य तस्य अवगमनेनैव किं भवति प्रसादं भवति तत् तेनैव आनन्दः भवति तेनैव सन्तोषः भवति तेनैव प्रसादः भवति अन्यमार्गः नास्ति तस्य अवगमनाय किं करणीयमित्युक्ते तदेव आध्यात्मिकसाधनं तत् उदाहरणं एतावदेव मया इदानीम् एतत् करणीयम् इति अहं चिन्तितवान् तदेव कर्तुं शक्नोति वा इत्येव प्रश्नः तदेव कर्तुं शक्नोति चेत् भवान् भवतः उपरि भवान् भवतः कण्ट्रोल् आगच्छति इदानीं मम नेत्रद्वारा एतत् न द्रष्टव्यम् इति अहं यदा चिन्तयामि न द्रष्टव्यं मम मनः एव तत्र न गच्छति इति चिन्तयतु तदा वयं किञ्चित् किञ्चित् तद् प्राप्नुवन्तः भवन्ति तेन किं भवति तादृशविषयाणां नियन्त्रणेन किं भवति इदानीं यदा अहम् उक्तवान् जले जलं स्वच्छं भवितव्यम् इत्युक्ते निश्च निश्चलं भवितव्यम् इत्युक्ते वायुः अस्माभिः समापनीय तत्र वायुः गच्छति इति कारणेनैव जलं चलति किल वायुनियन्त्रणं करणीयं समानमेव अस्माकम् अपि विषयाणां गमनमस्ति एवं किल विषयाः एवमेव चलन्ति तस्य अहं कथं करोमि एकैकविषयं स्वीकृत्य मया बन्धनं कर्तुं शक्यते वा विषयनियन्त्रणं करणीयमिति वदति विषयनिग्रहः इत्युक्ते निग्रहः इति पदस्य उत्तम अर्थः अस्ति तत्र नियन्त्रणम् इत्येव अर्थः अस्ति एक मम विषयाणां मम इन्द्रियाणाम् इत्युक्ते इन्द्रियाणामेव अहं नियन्त्रणं कर्तुं शक्नोमि तस्य नियन्त्रणाय मया प्रयत्नः करणीयः एतत् प्रतिदिनं करणीयं कार्यम् एकस्मिन् सुप्रभाते एतद् न भविष्यति एकस्मिन् दिने एव भविष्यति एकस्मिन् दिने सम्भवति किन्तु एकस्मिन् दिने कदा भवति बहुकालनिरन्तरप्रयत्नेन अभ्यासेन एव तत् प्राप्नोति अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति ततः दूरं गन्तुं बहु सरलमस्ति बहूनि कारणानि मिलन्ति किमपि एक इन्द्रियस्य नियन्त्रणविषये चिन्तयतु कमपि एकम् इन्द्रियं नियन्त्रणं कर्तुं प्रयत्नं करोतु वयं बहुधा किं कुर्मः भिन्नभिन्नकारणानि उक्त्वा गच्छामः सत्यम् अहं किमपि इदानीं भोजनस्य नियन्त्रणं करणीयम् इति अहं चिन्तितवान् अथवा मम जिह्वायाः नियन्त्रणं करणीयम् इति चिन्तितवान् किन्तु तस्मिन् समये अहम् अवगन्तुं शक्नोमि मया न शक्यते न शक्यते इत्युक्ते तस्मिन् समये अधिकमधिकम् अहं तत् मां प्रेरयति कारणं किम् अन्तरङ्गे तादृशी शक्तिः अस्ति अस्माकं तत् सप्रेस् कृत्वा प्रयोजनं नास्ति तत् किं करणीयं ध्यानेन एव तद् गच्छति यदा प्रकाशः यदा भवति अन्धकारः स्वयं गच्छति सत्यम् अन्धकारस्य निवारणाय अन्य कोऽपि प्रयत्नः न करणीयः अन्धकारस्य निवारणं कथं भवति दीपज्वालनेन भवति प्रकाशस्य आनयनेन भवति अन्धकारस्य निष्कासनं न कार्यं जलं निश्चलं भवितव्यम् इत्युक्ते जले अस्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते जलम् इत्युक्ते तत्र एक तत्र तस्य चलनस्य कारणं जलं न समानम् अस्माकं मनसः नियन्त्रणम् इत्युक्ते मनः अहं कुत्रापि कान्सन्ट्रेट् करोमि इति विचिन्त्य यत्र कुत्रापि गत्वा कान्सन्ट्रेट् करोति चेत् प्रयोजनं नास्ति तेन किमपि न भवति तेन अस्माकं विषयाणां द्वारा अधिकम् अधिकं तत् प्रविशति तस्मात् किं भवति मनः अधिकं चञ्चलं भवति अधिकं वयम् अस्पष्टं भवति मनश्शान्ति कः प्राप्नोति इति वदति अत्र सन्तोषः कस्य भवति आनन्दः कस्य भवति प्रसादम् अधिगच्छति कः प्रसादम् अधिगच्छति स कः प्रसादं प्राप्नोति इत्येव श्लोके वदति कः प्रसादं प्राप्नोति इति वदति रागद्वेषवियुक्तैः कः अर्थः रागद्वेषवियुक्तैः इत्युक्ते रागः इत्युक्ते कः द्वेषः इत्युक्ते कः तदेव किल द्वयं मिलति चेदेव किं भवति रागः एक इच्छा अस्माकं किल एकैकवस्तु मध्ये अस्माकम् इच्छा तदेव रागः द्वेषः इत्युक्ते तद् मास्तु तस्य उपरि क्रोध तद् न आवश्यकम् इति चिन्तनम् आवश्यकं नावश्यकम् इति चिन्तनम् किल प्राक्टिकलि तदेव किल रागद्वेषम् इति सर्वं वयं वदामः अस्माकं जीवने किं तद् आवश्यकं तद् न आवश्यकं सामान्यार्थे वदामि ततोपि वयं चिन्तयामः चेत् राग अस्मान् रागः एव प्रेरयति किल एकैककार्यं कर्तुं कः प्रेरयति रागः एव तदा अथवा अन्ये कानिचन कार्याणि द्वेषकारणेन अपि तद् मास्तु एतद् मास्तु इति किमर्थं चिन्तयामः द्वेषः अप रागद्वेषैः किमस्ति वियुक्तैः वियुक्तः इत्युक्ते कः अर्थः तद् तत्र स्पर्शः न भवति तस्य रागः वा भवतु द्वेषः वा भवतु तस्मिन् स्पर्शः न भवति एतत् कथं वयं प्राप्नुमः एवं वक्तुं बहु सरलमस्ति रागः न भवतु द्वेषः न भवतु अथवा क्रोधः न भवतु अथवा आवश्यकमिति इच्छा न भवतु एतस्य प्राप्तिनिमित्तमेव भगवान् भिन्नभिन्नरीत्या वदति कथं प्राप्तुं शक्यते रागद्वेषवियुक्तैः भवितव्यं तदा एव किं भवति प्रसादम् अधिगच्छति सः एव आनन्दं प्राप्नोति अस्माकं दुःखस्य कारणं सः वदति इदानीं मनसि आनन्दः नास्ति सन्तोषः नास्ति मनः निश्चलं नास्ति मनः शान्तं नास्ति तस्य कारणं किम् वयं रागद्वेषेण विषयाणां समीपं गच्छामः विषयाः तु अस्मिन् लोके अस्ति एव तदेव तस्य विषयः एतद् अस्माभिः एतद् मास्तु तद् मास्तु इति इतः पलायनं कर्तुं न शक्नुमः एतत् सर्वम् अस्मिन् लोके भविष्यति किन्तु तद् कथं पश्यति इति कस्य हस्ते अस्ति अस्माकं हस्ते अस्ति किल तत्रैव नियन्त्रणं करणीयम् चिन्तयतु किमपि एकं नूतनवस्तु अस्ति वस्तु अस्ति इति कारणेन मम इच्छा वा वयं किं चिन्तयामः वयं वस्तुकारणेनैव एव मम प्राब्लम् अस्ति तस्मात् वयं किं चिन्तयामः वस्तु मास्तु इति चिन्तयामः किल वस्तुनः परिवर्तनाय वयं प्रयत्नं कुर्मः तद् न किं करणीयम् इति वदति भवान् तद् वस्तु यदा भवान् पश्यति तस्मिन् समये पश्यति शृणोति अथवा भवान् विषयेण सह भवान् यदा सम्बन्धं करोति तदानीं भवता किं करणीयं रागद्वेषवियुक्तैः भवितुं प्रयत्नं करोतु तदेव तत्र उद्देशः प्रतिकार्य प्राक्टीस् कथं करणीयम् इत्येव वदति तद् वस्तु मास्तु वस्तु मास्तु इति पलायनं न तादृशपलायनेन वयं कुत्रापि प्राप्तुं न शक्नुमः बहुजनाः तत् कुर्वन्ति बहुजनाः किं तन्न तन्नावश्यकम् एतत् एतत् नावश्यकम् अथवा आवश्यकं द्वयमपि तद् सः वदति एतद् अन्तरङ्गे मनसि भवान् प्राक्टीस् करोतु कथं यथेष्टं धनमस्ति चेदपि तस्य दुर्व्ययः न करणीयः शक्यते किल तादृशजीवनं कर्तुं शक्यते धनं नास्ति इत्युक्ते तादृशजीवनं कोऽपि करोति तत्र विषयः नास्ति धनं नास्ति इत्युक्ते सः धनं नास्ति इति कारणेन करोति रागद्वेषवियुक्तः नास्ति सः किल एकः प्रतिदिनम् अथवा दिने एकवारमेव भोजनं करोति इति चिन्तयतु भोजनं नास्ति इति कारणेनैव तत् सः करोति चेत् व्रतम् इति वयं वदामः वा तस्य व्रतम् इति न वदामः केन कारणेन तस्य नास्ति सः न करोति किल किन्तु एकः सर्वमपि अस्ति तदापि स्वयमेव निश्चयं करोति मम न आवश्यकम् इति निश्चयं करोति तत्र किं भवति तादृश प्राक्टीस् करणीयमिति वदति बहूनि कार्याणि तादृशरीत्या अस्माभिः स्वीकरणीयानि रागद्वेषवियुक्तः भवतु इत्युक्ते एतत् कार्यं कुत्र चलति स्वस्य मनसि चलति तदेव प्रधानमस्ति भगवद्गीता युद्धस्य शास्त्रमिति वदन्ति किल जनाः युद्धं करोतु युद्धं करोतु प्रति श्लोके कस्मिन्नपि श्लोके अस्ति वा अन्यत्र गत्वा युद्धं करोतु इति न इदानीं सः वदति वस्तु न भव भवान् युद्धं भवता युद्धं कुत्र करणीयं भवान् भवतः अन्तरङ्गे एकवस्तु भवान् यदा पश्यति वस्तु अस्तु अथवा वस्तु मास्तु इति भवान् न चिन्तयतु इत्युक्ते एतत् एकवातावरणमपि अस्मिन् वातावरणे अहमेवमस्मि एवं नास्ति इति न वदतु भवता प्राक्टीस् दातव्यं कुत्र अभ्यासः कुत्र करणीयः अभ्यासः अन्तरङ्गे करणीयं तद् वस्तु अस्ति चेदपि मम रागः न भवतु तद् नास्ति चेदपि मम द्वेषः न भवतु द्वयमपि तत्रैव आगतं रागद्वेषवियुक्तैस्तु स्पष्टमस्ति वा तद् अवगमनमस्ति वा तस्य पदस्य तदेव तत् बहु वि विशिष्टपदमस्ति वियुक्तैः इत्युक्ते तद् न मास्तु इति चिन्तयतु इति तत्र ततः दूरं तिष्ठतु तद् भवती तस्य स्पर्शः मास्तु इत्यर्थः वियुक्तैः इति तेन सह भवान् अटेच्मेण्ट् न भवतु रागेण वा द्वेषेण वा युक्तः भवान् तद् न पश्यतु युक्तः योजितः इत्यर्थः न एकैकस्थाने एकैकर्थः भवति किल एतस्य पदस्य एवमेव अर्थः इति वदति चेत् इदानीं युक्तः इत्युक्ते कः अर्थः एषः तत्र युक्तः इति वक्तुं शक्यते तस्य कः अर्थः भवति अत्र रागेण वा द्वेषेण वा सः योजितः न भवति अवगतं राग रागः वा द्वेषः वा न भवतु भवान् एकं कार्यं करोति तत् कार्यं भवान् न करोतु इति न वदति कार्यं करोति इति कारणेन एव भवान् वदति मम मनः निश्चलं नास्ति तस्मात् मम प्रसादः नास्ति प्रसादः इत्युक्ते सन्तोषः आनन्दः नास्ति सः प्रथममेव उक्तवान् तदर्थम् एक एव मार्गः अस्ति कः प्रसादमधिगच्छति मनः शुद्धं करोतु मनः शुद्धं करोति चेत् भवान् प्रसादं प्राप्नोति सन्तोषं प्राप्नोति भवतः मनः नित् प्रसादं करोतु ते शुद्धं करोतु इत्युक्ते कथम् एकं पात्रं शुद्धं करोतु इत्युक्ते अहं जानामि पात्रं किं करणीयं प्रक्षालनीयं मनः शुद्धं करणीयं चेत् मया किं करणीयं तदेव प्रक्षालनम् अत्र न शक्यते अत्रापि प्रक्षालनमेव करणीयं कथं प्रक्षालनं करणीयं चिन्तनैः अस्माभिः चिन्तनं कथं करणीयं तदा एव वदति चिन् मननम् इत्युक्ते चिन्तनमेव तत् कथं करणीयं भवान् एकैककार्यं यदा करोति तदा एव युद्धं भवति किल प्रथमश्लोकतः एतद् आरब्धं किल कुरुक्षेत्रमिति पदं प्रथमश्लोके सः उक्तवान् यदा कार्यं करोति तदा एव एतादृशप्रश्नः किल अहं किमपि कार्यमेव न करोमि अहं बहु ध्यानं करोमि इति वदति चेत् प्रयोजनं नास्ति इत्यर्थः भवान् यत् कार्यं करोति तत् कार्यं सर्वं त्यक्त्वा भवान् गच्छतु इति न केचन जनाः वदन्ति अहं सर्वं समर्पणं कृतवान् आत्मस एतत् सर्वं वृथा पदानि एव आत्मसमर्पणं कृतवान् अहं तस्मात् मया किमपि करणीयं नास्ति सर्वं भगवान् करोति तादृश एकः भगवान् नास्ति भगवान् भवान् एव किल भगवान् इति यत् अस्ति तद् भवती एव अस्ति भवान् एव भगवान् अस्ति भवतः अन्तः एव तत् चैतन्यमस्ति तत् ईश्वरचैतन्यं यत् अस्ति तस्य प्रतीक्षा का भवान् अलसः भवतु इति न एवं चेत् इदानीं पश्यतु अहं किमपि कार्यं न करोमि अहं प्रयत्नमेव न करोमि सर्वमपि मम आगच्छति मम विधिवत् भवति इति वदन्ति चेत् विधिवत् किमपि न भवति लोके पुरुषः भवतु इति मध्ये मध्ये वदति अत्र पुरुषशब्दस्य प्रयोगः अग्रिमश्लोके अपि अस्ति किमर्थं पुरुषशब्दस्य प्रयोगं करोति पुरुषः इत्युक्ते महिलापुरुषः इत्यर्थे न पुरुषः इत्युक्ते कः अर्थः प्रयत्न प्रयत्नशीलः यः प्रयत्नं करोति यः प्रवृत्ति करोति सः एव पुरुषः तत् करोतु इति पुरुषोत्तम इति मध्ये मध्ये अर्जुनम् आह्वयति स्मारयति तं भवान् एतत् सर्वं यद् भवितव्यं तद् भवति इति वदति चेत् अर्जुनः तदेव वदति यद् भवितव्यं तद् भवति यस्मात् अहमेतत् सर्वं न करोमि एवं चेत् इदानीं पश्यतु मम पुरतः भोजनम् आगच्छति चेत् अहं खादामि इति वदति चेत् कः लाभः कोऽपि न आगच्छति एवं चेत् एवं चिन्तनीयं भोजनमपि स्वयमेव मुखे प्रविशतु तद् वा प्रवृत्तिः किल अहं स्वीकृत्य खादामि इति प्रवृत्तिः किल भवान् सम्पूर्णसमर्पितः चेत् किमर्थं तत् करोति तादृशकार्यं वयं कुर्मः अन्य कुत्रापि प्रयत्नः करणीयः कुत्रापि किमपि कार्यं करणीयं वयम् एक उपायं दृष्टवन्तः इदानीं तत्सर्वं अस्मा मम न तद् न एवं भगवान् न उक्तवान् भवान् सन्तोषम् इच्छति चेत् भवान् आनन्दम् इच्छति चेत् एतत् सर्वं स्पष्टतया पठनीयम् अस्माकम् इच्छानुसृतं व्याख्यानं न करणीयं यदा अस्माकम् एकैकस्य इच्छा भवति तदनुसृतम् एतस्य एवर्थम् एवम् एवं कोऽपि न भगवान् स्पष्टतया बहुवारं वदति किं वदति भवान् प्रसादम् इच्छति इत्युक्ते प्रसादम् अधिगच्छति कः प्रसादम् अधिगच्छति मनश्शान्ति कस्य अस्ति तस्य प्रसादं भवति मनः कस्य निश्चलमस्ति मनः कस्य शान्तमस्ति तस्य किमस्ति प्रसादमस्ति सन्तोषः अस्ति मनः निश्चलं कथं भवति मया द्रष्टव्यं मम प्रवृत्तिः प्रवृत्तिकारणेनैव सर्वमपि भवति किल प्रवृत्ति नास्ति चेत् किमपि न भवति कर्मकारणेनैव आक्षन् कारणेनैव किल सर्वं भवति आक्षन् अहं कथं करोमि इति चिन्तनं करोतु इति वदति प्रति आक्षन् प्रति कार्यम् अहं रागयुक्तः कुर्वन् अस्मि वा द्वेषयुक्तः कुर्वन् अस्मि वा तद् द्वयमपि न भवतु तद् द्वयमपि न भवतु इत्युक्ते एकस्मिन् दिने भविष्यति वा न किं करणीयम् अभ्यासं करोतु अभ्यासं कर्तुं कः मार्गः मनसि चिन्तयतु पुनः तदेव आगच्छ पश्यतु एतत् परस्परसम्बन्धः अस्ति मनः शुद्धं करोतु इति वदति मनः शुद्धं कर्तुं कः मार्गः ध्यानः ध्यानं ध्यानं करणीयं ध्यानं कथं करणीयं ध्यानम् इत्युक्ते कः अर्थः अहम् उक्तवान् अन्य एकः भ्रमः भवति अस्माकं यत्र कुत्रापि मम मनः तिष्ठति तदेव ध्यानं तद् न तद् न इति किमर्थं वदामः तादृशविषयेषु बहु गच्छति वयं सर्वे अपि तादृशमेव जीवनं कुर्मः यस्य यस्य यत्र यत्र इच्छा अस्ति तत्रैव सम्पूर्णसमयव्ययं कुर्मः किन्तु तत्र ध्यानं न सम्भवति ध्यानं कदा भवति मयि ध्यानमस्ति वा इति ज्ञातव्यं चेत् किं करणीयम् यद् अहमिच्छामि तत् कर्तुं शक्नोति वा इति द्रष्टव्यं यद् अहमिच्छामि इत्युक्ते मम इन्द्रियाणि इच्छति न अवगतं मम अन्तरङ्गं यदिच्छति सर्वेषां बुद्धिः अस्माकं बुद्धिः इति वयं वदामः अथवा अहं बोधः इति वदामः किल एकवस्तु अस्ति किल अहं बोधः इति अन्तरङ्गे एकवस्तु अस्ति यद् शरीरमेव न तदेव तस्मिन् विषये बहु चर्चां कृतवान् पूर्वं तत् किम् अहं बोधः इत्युक्ते किम् शरीरं वा न मनः वा न बुद्धिः वा न तदनन्तरं तत् सर्वस्यपि बहु सरलमपि तद् सर्वैः अवगन्तुं शक्यते तद् नास्ति चेत् लोके किमपि जीवनस्य आधारः एव नास्ति सत्यं तदस्ति एव तत् अस्ति इति यदा वयम् अनुभवामः तस्य वाक्यम् अहम् अनुसर्तुं शक्नोमि वा तदेव चिन्तनं करणीयम् अस्माभिः तदेव प्राक्टिक् एस् प्राक्टीस् कथं करणीयं ध्यानं करोतु ध्यानं करोतु इत्युक्ते किम् उपविश्य चिन्तयतु अद्य अहं पश्यन् अस्मि अहम् इच्छामि इत्येव पश्यन् अस्मि वा इच्छामि मीन्स् यद् आवश्यकं तदेव अहं पश्यन् अस्मि वा भोजनं करोमि यद् आवश्यकं तदेव अहं स्वीकरोमि अथवा विषये रागद्वेषकारणेन स्वीकरोमि वा तदेव तत्र प्रश्नः आगच्छति रुचिनिमित्तमेव भवान् खादति इत्युक्ते का रुचि भिन्नभिन्नरुचिः आगच्छति किल एकस्मिन् समये कटु आवश्यकी एकस्मिन् समये मधुरम् आवश्यकं किल किन्तु भवते तस्य आवश्यकता अस्ति वा इति भवान् चिन्तयतु अवगतं सर्वस्य कार्यं शृणोति बहुधा वयं किं शृणुमः किं श्रोतव्यं तदेव शृणुमः वा न किमर्थं शृणुमः वयं न जानीमः भिन्नभिन्नकार्याणि शृणुमः वयम् इदानीं चिन्तयतु किमपि उदाहरणार्थं भवन्तः प्रतिदिनं प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तं पश्यतु किमधिकं शृणोति इति एकवारं निरीक्षणं करोतु वयं सर्वे न कुर्मः एव एतादृशरीत्या तदा तस्मात् न अवगच्छामः एकदिनं निरीक्षणं कृतः अहम् अद्य किं श्रुतवान् कति पदानि श्रुतवान् अथवा कति वाक्यानि श्रुतवान् तेषु कति वाक्यानि आवश्यकानि आसीत् तेषु कति वाक्यानि भवतः जीवनस्य कस्मिन्नपि क्षेत्रे प्रयोजनं करोति अन्यवाक्यानि किमर्थं किमर्थं शृणुमः कर्ण इन्द्रियद्वारा अहं वदामि अहमिच्छामि तदेव अहं शृणामि शृणोमि इति किन्तु सत्यं चिन्तयतु इति वदतु तादृशश्रवणम् इत्युक्ते अनावश्यककार्याणि शृणोति अनावश्यकम् इत्युक्ते कः अर्थः मम आवश्यकता नास्ति चेत् तत्सर्वम् अनावश्यकमेव खलु सत्यम् इदानीं पश्यतु अहम् एतेन मार्गेण बहवः जनाः गच्छन्ति किमपि किमपि वदन्ति अहं मार्गपार्श्वे तिष्ठामि अहं शृणोमि वा सर्वम् अहं न शृणोमि किन्तु यत्र कुत्रापि दूरे भारते अस्ति ततः दूरवाणीमध्ये मम मात्रा सह अथवा मम सहोदरेण सह अहं सम्भाषणं कुर्वन्नस्मि अथवा केनापि सह किल तस्य तत् सम्भाषणं मयि क्रोधः द्वेषः सर्वविधविकारम् उत्पादयति अवगच्छति दूरं तस्य किमपि न यत् करणीयं यत् श्रोतव्यं तदहं न श्रुतवान् इति चिन्तयतु मयि एतादृशविकाराः न भवति स्म अवगतम् मम मनः इदानीं शान्तं नास्ति एकसन्दर्भं चिन्तयतु कदापि मम मनः इदानीं शान्तं नास्ति कारणं किं मम ग्रामात् दूरवाणी आगता किमपि मम तत्र भूमिः आसीत् तद् भूमिः कोऽपि चोरितवान् अथवा बहु वयं शृणुमः किल स्वस्य ज्येष्ठः एव अथवा अनुजः एव बहूनां कथां वयं जानीमः सः एव स्वी लिखित्वा स्वीकृतवान् भवान् एतत् श्रुतवान् भवान् अत्रैव अस्ति भवान् दशवर्षेभ्यः विंशतिवर्षेभ्यः भवान् अत्रैव वासं करोति किन्तु भवतः अन्तरङ्गे कथम् उष्णं भवति तत् किल तदेव भवान् चिन्तयो तद् गतं तद् गतं तत् किं किमर्थं गतम् एकम् उदाहरणम् उक्तवान् तत् किन्तु वदति तद् भवान् न शृणोति चेत् भवतः किमपि भवति स्म तस्य श्रवणेन भवतः कः लाभः बहुधा नवतिप्रतिशतं कार्याणि अपि जीवने वयम् अनावश्यकवाक्यानि एव शृणुमः अनन्तरम् अस्माकम् अन्यदोषः कः एतादृशं किमपि शृणुमः चेत् वयं मम जीवने इति न स्वीकुर्मः किल बहुधा आध्यात्मिककार्याणि अथवा किं वदामि एतादृशकार्याणि यदा शृणुमः मनसः शुद्धीकरणं सर्वं वयं सर्वदा कुत्र अन्वयं कुर्मः अन्यस्य जीवने सः सत्यमेव सः सः एवमेव अस्ति अहं चिन्तयामि ओ श्रीनिवासमहोदय एवमेव अस्ति सः न करोति एव परदूषणमिति न तदेव वयं ततः स्लिप् कुर्मः ततः अन्यत्र गच्छामः तेन कारणेन किं भवति अस्माकं मनश्शान्तिः न भवति वयमेव स्वयं मनश्शान्तिं न प्राप्नुमः इति भगवान् वदति तदेव वयं ततः मार्गम् अन्यत्र मया एक मम एकलक्ष्यमस्ति तत् प्राप्तव्यं चेत् मया तेन मार्गेण एव गन्तव्यं किल अहं मार्गमध्ये अहमेव अन्यत्र प्राप्तः गतवान् पुनः मया तत् प्राप्तव्यम् इति न प्राप्नोति तस्मात् बहु सामान्यविषयः एव किन्तु बहु सूक्ष्मविषयः अस्माकम् अन्तरङ्गस्य शान्तिः भवेत् इत्युक्ते मनसः शान्तिः भवेत् മനഃ നിശ്ചलं भवेत् मनः शुद्धं भवेत् तस्य मूलकारणम् एकमेव अस्ति विचारः तदेव एतावत्पर्यन्तम् अहं किम् उक्तवान् तदेव विचारः एव तत् कार्यं करोति विचारः सङ्कल्पः बहु सामान्यकार्यम् इति न चिन्तयतु तस्मादेव भारतीयशास्त्रे सङ्कल्पस्य बहु मूल्यं ददाति भवन्तः जानन्ति किल पूजां करोति यागं करोति प्रथमं किं करोति सङ्कल्पं करोति एतत् कार्यम् एतदर्थं करोमि hmm. इति अहम् एकसङ्कल्पं करोमि किमपि वदति किल किमस्ति वैवस्वतमन्वन्तरे <laughs> द्वितीय किम् एवं समयः अनन्तरं स्थानम् अनन्तरं कुलम् एतत् सर्वमेवम् उक्त्वा उक्त्वा उक्त्वा उक्त्वा मेनोः दक्षिणे पार्श्वे इति सर्वं पूजायां श्रूयते किल किं कः अर्थः अहम् एतत् किमर्थं करोमि इति सङ्कल्पः कारणं सर्वं लोके ततः एव आरम्भं भवति अस्माकम् हस्ते यदस्ति तत् सर्वं यत्किमपि निश्चलम् अथवा यद् चैतन्यं तदस्ति निर्गुणनिराकारब्रह्म इति वदति वयं न अवगच्छामः एव किम् इति तत्तु अस्ति किल तदस्ति इति चिन्तयामः किन्तु अस्माकं जीवने एतस्य कस्यापि आक्षन् भवतु किमपि कामपि किमपि प्रवृत्तिः भवतु कापि प्रवृत्तिः भवतु से प्रवृत्ति प्रथमसोपानं किं चिन्तनं यत्किमपि भवतु एकसृष्टिः भवतु अहमेकगणेशविग्रहस्य निर्माणं करोमि इति चिन्तितवान् चिन्तनानन्तरमेव मया तत् कर्तुं शक्यते अनन्तरम् अहं क्लेय स्वीकरोमि अथवा अन्यवस्तूनि स्वीकरोमि जलं स्थापयामि करोमि सर्वं सत्यं किन्तु प्रथमं मम एकचिन्तनमस्ति किं गणेशम् अहं करोमि तस्मात् तत्र गणेशः एव आगच्छति तत्र आञ्जनेयः न आगच्छति सत्यं कारणं किम् अहं तदेव क्लय उपयुज्य निर्माणं करोमि किल तस्य मूलं किं चिन्तनं तदेव सङ्कल्पः इति यद् वदति अथवा चिन्तनम् इति वदति तद् बहु सामान्यं नास्ति तस्य अत्यन्तशक्तिः अस्ति मनःशुद्धिः भवितव्यम् इत्युक्ते मनसि आनन्दः भवितव्यः इत्युक्ते किं करणीयं चिन्तनं सम्यक् करणीयं मम मनशुद्धिः भवेत् मम मनः शुद्धं भवेत् इति प्रथमं चिन्तनीयं मनः शुद्धं भवतव्यं चेत् किं करणीयं रागद्वेषवियुक्तः भवतु इति भगवान् वदति रागद्वेषवियुक्तः भवितव्यं चेत् किं करणीयं तत् चिन्तनीयं किल रागद्वेषवियुक्तः मम प्रतिकर्म मम कार्यं तत् कथं भवेत् एकैककार्ये अपि रागः न भवतु द्वेषः न भवतु इति मया चिन्तनीयं तदा एव तद् प्रथमदिने न प्राप्नोति तद् भगवान् न उक्तवान् एतस्य प्राक्टिकल् किं कथं प्राक्टीस् कर्तुं शक्नुमः वयं बहुवारम् एतत् सर्वं गृहे एव पश्यामः किमर्थं बहुधा वदामि किमर्थं सर्वगृहेषु या माता अस्ति अस्माकं संस्कृतिमध्ये मातुः अत्यन्तं मूल्यमस्ति अस्ति वा न वा गृहे मनुस्मृतिमध्ये अपि लिखति गृहिणी गृहम् उच्यते गृहम् इत्युक्ते गृहिणी एव पुरुषः गृहं न गृहे विद्यमान अन्य कोऽपि भवतु कस्मिन् काले लिखितवन्तः जायिण्ट् फेमिलि अशीतिशतं जनाः एकस्मिन् गृहे आसन् तस्मिन् समये वदति तस्य गृहस्य गृहिणी या अस्ति तदेव गृहं गृहिणी नास्ति चेत् तद् गृहं न तत् सत्रं भवितुं शक्नोति तद् अन्यत् किमपि स्थान हाल् भवितुं शक्नोति किन्तु एकगृहं कदा भवति गृहिणी भवति चेत् गृहिणी इत्युक्ते अथवा माता इत्युक्ते अस्माकं चिन्तने एकं लघुस्थानं न अत्यन्त उदात्तं स्थानं तेषां कृते तासां कृते दत्तवन्तः किमर्थं तासां सर्वप्रवृत्तिः एतत् वेदान्तसहितमासीत् वेदान्तं सर्वं प्राक्टिकल् तत्र आसीत् माता गृहे पाकं करोति किल पाककरणसमये सा पाकेन सह तस्य रागः अपि नास्ति द्वेषः अपि नास्ति किल किन्तु अस्माकम् अन्य कोऽपि गृहे पाकं करोति इति चिन्तयतु अस्मासु मातृत्वं न्यूनमस्ति चेत् अस्माकमपि भवति तत् अस्माकं मातृत्वम् अधिकमस्ति चेत् अस्माभिः अपि सम्यक् कर्तुं शक्यते इदानीं यदा पाकं करोति तस्य सम्पूर्णचिन्तनं किम् गृहे विद्यमान अन्ये सर्वे खादन्तु इत्येव तदपि न चिन्तयति तत् चिन्तयति वा कोऽपि तदपि सा न चिन्तयति तत् तस्याः कर्म स सम्यक् करोति तत् किल बहु सूक्ष्ममस्ति तत्र विद्यमानवस्तूनि सा कीदृशानि वस्तूनि स्वीकरोति उत्तमानि वस्तूनि स्वीकरोति सत्यं भेदः अस्ति होटेल् मध्ये चेत् यदा समानप्रवृत्ति एव तत्र कुकिङ्ग् मध्ये किं किं डिग्री अस्ति फुड् एतत् मध्ये तत्सर्वं प्राप्तं ताज् होटेल् वा अथवा अत्रत्य सूपर् किमपि होटेल् गत्वा पश्यतु तत्रत्य यः चीफ् अस्ति सः बहु धनं स्वीकरोति किल बहु अध्ययनं कृत्वा आगतवान् किन्तु तस्य कुकिङ्ग् कदापि मातुः कुकिङ्ग् न भविष्यति एतत् सत्यं किमर्थम् अत्रैव प्रश्नः अस्ति कर्म त कुत्र शुद्धं भवति कुत्र अशुद्धं भवति इति प्रश्नः तत्रैव या कापि माता भवति सा किमपि डिग्री न प्राप्तवती किमपि न पठितवती सा अपि एतत् शुद्धवेदान्तरि इत्यसा कर्तुं शक्नोति वेदान्तमिति विचिन्त्य न करोति सा किन्तु तस्य फलं सा प्राप्नोति तस्य फलं किं मनः शान्तं भवति किल बह्व्यः मातरः गृहकार्यमेव कृत्वा बहु आनन्दम् अनुभवति अस्ति वा न वा भारतं गत्वा पश्यतु इदानीमपि अत्रापि स्यात् अत्र अहं न जानामि अत्र सः संस्कारः अस्ति वा तादृश कल्चर् इति भारतं गत्वा पश्यतु कति गृहेषु विशिष्य ग्रामे अधुना अपि सप् सेवेण्टि पर्सेण्टेज् जनाः अपि मातरः किं कुर्वन्ति गृहे भवति बहु कार्यमित्युक्ते कथं कार्यं भवति किन्तु कुत्रापि ते सर्टिफिकेट् न पृच्छन्ति अथवा किमपि कुत्रापि सम्माननकार्यक्रमः न भवति आवश्यकता नास्ति सः सन्तुष्टः भवति कथं तदेव कार्यकरणम् एवं किमपि कार्यं कर्तुं शक्यते एवं माता मातृधर्मं करोति पितापि पितृधर्मं करोति एवं पुत्रः चेत् पुत्रधर्मं करोति तस्य नाम एव धर्मः इति तत् करोति तदा एव सः धर्मः भवति तत् करोति मनः तत्र रागः वा द्वेषः न भवति यदा कदापि तत्र रागद्वेष आरम्भः भवति मनश्शान्ति गच्छति एका माता गच्छति इति चिन्तयतु पितुः पत्नीद्वयमस्ति तस्याः अपि पुत्राः सन्ति अन्यस्याः अपि पुत्राः सन्ति एका माता चिन्तयति चिन्तयतु एतत् मम पुत्रस्य कृते किञ्चित् उत्तमम् पाकसमये मम पुत्रस्य निमित्तं किञ्चित् किमपि स्पेशल् स्थापयामि अन्यस्य कृते तद् न किं सम्भवति तत्र अन्यपुत्रस्य कोऽपि रोगः नागच्छति किं भविष्यति तत्र मातुः मनस्समाधानं गच्छति किल सा सर्वदा तस्याः अन्तरङ्गे एव कलङ्कं स्थापयति एतत् बहु सूक्ष्मकार्यमस्ति तदेव वदति भगवान् रागः द्वेषः न भवतु इत्युक्ते सः एव अर्थः स्वपुत्रः इति रागः भवति इति कारणेन एव प्राब्लं किल तदेव गीतायाः आरम्भे अपि अभवत् किल धृतराष्ट्रस्य किम् अभवत् मामका पाण्डवाश्चैव इति भेदः केचन मम जनाः मम पुत्राः अन्ये कौरव पाण्डवाः तदेव चिन्तनम् अस्माकं गृहे अपि भवति तदेव वदति प्रतिकार्यं भवान् माता अस्ति पिता अस्ति वा मातृत्व मातृस्थाने अस्ति वा अथवा अन्यस्थाने अस्ति वा भवान् भवतः धर्मपालनं करोतु धर्मपालनम् इत्युक्ते डु युवर् ड्यूटि भवान् भवतः कार्यं करोतु तावदेव तत्र पुनः भवान् चिन्तयतु ध्यानं कुत्र भवेत् मम रागः वा द्वेषः वा अस्ति वा अत्र रागद्वेष आगच्छति तत्र किं भवति मनः कलङ्कं मनश्शान्तिः न भवति आनन्दः न भवति मनः न तिष्ठति एकत्र मनः चलति तदानीं मनः यदा चलति कलङ्कः भवति पुनः भवान् अन्तरङ्गे भवतः अन्तरङ्गे एव उत्तमशास्त्रमस्ति अस्माभिः एकवारं वा अनुभवः भवेत् स्वस्य अन्तरङ्गे एव आनन्दः अस्ति इति वदति स्वस्य अन्तरङ्गे एव सन्तोषः अस्ति भवान् बहु प्रयत्नं कृत्वा तस्य नाशं कुर्वन् अस्ति तदर्थमेव वदति तद् प्राप्तुं किं करणीयं किमपि न करोतु किमपि न करोतु इत्यस्य अर्थः कः किमपि न करोतु इत्युक्ते अलसः भवतु इति न जनाः तदेव स्वीकृतवन्तः किल स्वामी विवेकानन्दः उक्तवान् पञ्चाशत् वर्षाणि इतः परम् एतानि सर्वाणि पुस्तकानि अन्यत्र स्थापयतु भारतमातुः सेवां करोतु कारणं किम् सर्वे वेदान्तं पठित्वा अलसाः अभवन् सर्वे न एवं न वक्तव्यं बहवः अलसाः अभवन् इत्युक्ते कः अर्थः ते चिन्तितवन्तः किमपि कार्यं न करणीयं कार्यं न करणीयमिति कुत्रापि उक्तं नास्ति भवान् डू युवर् ड्यूटि इत्येव अस्ति सर्वत्र भवान् भवतः कार्यं करोतु करोतु इत्येव वदति भगवान् युद्धं करोतु इत्येव उक्तवान् युद्धम् इत्युक्ते किम् इति चिन्तनीयं भगवा भगवतः वाक्ये युद्धमित्युक्ते इत्युक्ते प्रवृत्ति एव अत्र कुत्र युद्धं करणीयं कुत्र प्रवृत्तिः करणीया स्वस्य अन्तरङ्गे भवान् यत्किमपि आक्षन् करोति कर्म करोति कर्म विना अस्माभिः जीवनं कर्तुं न शक्यते तदपि भगवान् उक्तवान् किल भवान् नेत्रं निमीलयति उन्मीलयति उत्तिष्ठति उपविशति भवान् भोजनं स्वीकरोति खादति एतत् सर्वमपि कर्म एव तस्मात् आक्षन् विना भवतः जीवनमेव नास्ति तस्मात् आक्षन्तः एव पलायनम् इति तद् न वेदान्तशास्त्रम् अत्र किं वदति भवान् आक्षन् सर्वं करोतु भवान् येन कारणेन यस्मिन् स्थाने अधुना अस्ति तदेव कार्यं भवान् अनुवर्तयतु किन्तु किं न करोतु रागद्वेषः मास्तु कुत्र अन्तरङ्गे एव अस्माकम् अन्तरङ्गे एव रागः अपि न करणीयः द्वेषः अपि न करणीयः बहवः स्वस्य उद्योगं कुर्वन्ति मनसमाधानं नास्ति सामान्यरीत्या वदामि सन्तोषः नास्ति किमर्थं द्वेषः किल तद् एतद् उद्योगं मम नावश्यकं सामान्यतया बहूनां तदेव इत्युक्ते किं तेषां किम् अस्ति तद् नावश्यकं तेषां ते किं पश्यन्ति अन्यत् एकं सम्यक् इति पश्यन्ति अन्यत् कदापि सम्यक् न भवति भवान् अद्य किम् उद्योगं करोति अथवा कस्मिन् स्थाने अस्ति तत् प्राप्तुं न्यूनातिन्यूनं लक्षशः जनाः इच्छन्ति सत्यं भवान् एकवारं पृष्ठतः चिन्तयतु व्यक्तिशः चिन्तनीयम् इदानीं मया चिन्तनीयं मम अहम् अद्य कस्मिन् स्थाने अस्मि तत् स्थानं प्राप्तुं कति जनाः इच्छन्ति लोके तदहं न पश्यामि अहं किं पश्यामि मम अपेक्षया उपरीति केवलं मम चिन्तनमेव उपरीति किल मम चिन्तनानुसृतम् अहं चिन्तयामि मम उपरि इति मम एकं चिन्तनमस्ति तदनुसृतम् अहं किमपि कुर्वन् अस्मि तादृशचिन्तनम् अस्माभिः न करणीयम् इति वदति अस्माभिः किं करणीयं कथं चिन्तनं करणीयं मम प्रवृत्तिपरिवर्तनार्थं न किमपि भवतु अद्य तत्तु अहं स्वीकरोमि यद् आगतं तत् स्वीकरोमि तदेव करणीयं तदेव नियतिः अस्ति किन्तु अन्यत् किं करणीयं मया तत्र अहं कथं मम मनः तस्मिन् समये कथमस्ति तत्र रागः अपि मास्तु द्वेषः अपि मास्तु तस्य अर्थः प्रवृत्तिः न करोतु इति वा केचन पृच्छन्ति रागः नास्ति द्वेषः नास्ति चेत् कथं प्रवृत्तिः करोति रागं विना द्वेषं विना प्रवृत्तिः कर्तुं शक्नोति अद्य भवान् द्वेषेण एव बहूनि कार्याणि करोति सत्यं किल अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवे न इच्छामः अपि बहु कार्यं कुर्मः खलु तदपि मास्तु अथवा अनावश्यकरागः अपि मास्तु रागः इत्युक्ते किम् अधिक अटाच्मेण्ट् तेन सह अहमेव करोमि इति भवति अनन्तरम् अहं करोमि इति प्रथमं भवति अनन्तरं किं भवति अहमेव करोमि इति भवति अनन्तरं किं भवति मया एव कर्तुं शक्यते इति भवति एव यदा आगच्छति तदा अस्माकं तत्र अटाच्मेण्ट् अधिकम् अधिकं भवति किल तदा प्राब्लं भवति तत् अन्तरङ्गे तद् शुद्धं करोतु शुद्धं करणीयं चेत् किं करणीयं चिन्तनमेव तद् प्रतिकार्य तच्च नाम एव ध्यानम् इति वदति कियत् प्राक्टिकल् वदति चिन्तयतु आध्यात्मिकम् इत्युक्ते किं स्वस्य प्रतिदिनजीवनस्य एकं विशकलनमेव प्रतिदिनकार्यकरणस्य एकं चिन्तनमेव तदर्थमेव मनुष्यजन्म पुण्यम् इति वदामः किल एतद् अन्यजीवी कर्तुं न शक्नोति एकः सिंहः अस्ति अथवा अन्य शुनकः अस्ति ते तत् कर्तुं न शक्नुवन्ति किन्तु मनुष्यः इच्छति चेत् तत् कर्तुं शक्नोति एवं बहुवारम् अभ्यासं करोति चेत् सः कथं कर्तुं शक्नोति रागद्वेषवियुक्तैः तु एवं सः कर्तुं शक्नोति अन्यपदं किमस्ति
विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा रागद्वेषवियुक्तः कथं भवति तदेव तस्य अर्थः इन्द्रियै चरन् इति कारणेन किल इन्द्रियैः चरन् इन्द्रियैः इत्युक्ते इन्द्रियाणि अस्माकं तत्र पश्यतु तृतीयविभक्तिमध्ये अस्ति तृतीयविभक्ति अपि कथम् अस्ति उपकरणानि किल इन्द्रियाणि एव उपकरणानि सन्ति तत्र उपकरणानि इन्द्रियाणि सन्ति तस्य कारणं तत्र रागद्वेषः अस्ति तत् कुत्र चलति चिन्तने चलति तद् मनसः प्रवृत्तिः अस्ति भवान् तत्र अत्रापि सम्बन्धः अस्ति पार्श्वद्वये अपि शुद्धं कर्तुं भवान् इच्छति उत्तमानि कार्याणि करणीयानि उत्तमानि कार्याणि करणीयानि इत्युक्ते इन्द्रियाणां द्वारा उत्तमानि कार्याणि उत्तमं द्रष्टुम् उत्तमं श्रोतुम् उत्तमं वक्तुं सर्वं प्रयत्नः करणीयः तत् करणीयं चेत् चिन्तनं करणीयं चिन्तनं विना तत् कर्तुं न शक्नोति पश्यतु चलति इति चरति तदा तत् यदा तादृशं चिन्तनं करोति चिन्तनेन किं भवति तादृशप्रवृत्तिः भवति यदा पुनः पुनः अहं तादृशं करोमि तदा किं भवति मम मनश्शान्तिः भवति अवगतं कियत् स्पष्टतया वदति एकलघुप्रयत्नः अपि व्यर्थः न भवति लोके तस्मादेव वदति आध्यात्मिकक्षेत्रे भवान् एकवारम् आध्यात्मिकक्षेत्रं प्रविष्टवान् इति चिन्तयतु पुनः भवतः पृष्ठतः गमनं नास्ति पुनः अग्रे अग्रे एव भवान् गच्छति यत्र कुत्रापि तिष्ठति कदाचित् किन्तु पृष्ठतः गमनं न भवति कारणं किं मनसि एकवारं चिन्तनपरिवर्तनं भवति चेदेव तादृशचिन्तनस्य आरम्भः भवति किल एकगृहे पञ्चजनाः चिन्तय सन्ति इति चिन्तयतु पञ्चजनानां अपि चिन्तनं भिन्नभिन्नस्तरे भवति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किल केचन जनाः कानिचन कार्याणि बहु कष्टेन कुर्वन्ति केचन जनाः बहु आनन्देन कुर्वन्ति बहु सन्तोषेण कुर्वन्ति ते न चिन्तयन्ति एव तदहं करोमि इत्यपि न चिन्तयन्ति तदेव कार्यं अन्ये केचन कथं कुर्वन्ति ओ अहं बहु प्रयत्नं करोमि अहं तत् करोमि एतत् करोमि इति चिन्तयित्वा करोमि तस्य कारणं किं मनः सो तो भगवान् वदति भवान् मनसः पाठनं करोतु तस्य पाठनं करोतु इत्युक्ते पुनः पुनः तादृशं न वदतु पुनः पुनः तादृशं न वदतु इत्युक्ते कः अर्थः न चिन्तयतु ओ अहं तत् करोमि अहम् करोमि अहम् तत् तेन किं भवति द्वेषः भवति तत्र कार्यद्वेषः भवति द्वेषः भवति चेत् मनः चञ्चलं भवति पुनः तत् कार्यं यदा पश्यति भवतः कोपः आगच्छति किल ततः पुनः अस्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते तदेव भगवान् वदति रागद्वेषः इति मनसः स्वभावद्वयमस्ति तद् तस्य कारणम् इन्द्रियाणि सन्ति तदेव त्रयमपि मिलित्वा उक्तवान् रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः आत्मवश्यैः किं करणीयं विषयाणां किञ्चित् परिवर्तनं करणीयम् अद्यतनचिन्तनम् आत्मवशं करणीयम् सर्वम् आत्मवशम् इत्युक्ते कः अर्थः मम एव इदानीं तावदेव एकदुःखस्य कारणं तद् वस्तु इति न चिन्तयतु अहमेव इति चिन्तनस्य अहमेव इति उक्त्वा दुःखं न करोतु पुनः अहमेव इति सम्यक् एव किन्तु अहमेव इति कथं चिन्तनीयं मम चिन्तनमेव एतत् कार्यं मयि दुःखं जनयति तस्य कारणं मम चिन्तनमेव तस्मात् मम चिन्तनस्यैव परिष्कारः भवेत् मम चिन्तनस्य परिष्काराय अहं प्रयत्नं करोमि चेत् तदर्थं किं करणीयम् इन्द्रियाणां द्वारा तादृशानि अभ्यासानि करणीयानि परस्परं पूरकमस्ति एतद्वयमपि चिन्तनं कार्यं कार्यं चिन्तनं सत्यं किल बहुवारं कार्यं कुर्मः तेनैव किं भवति चिन्तनं तदेव भवति तदेव स्वभावः किल कथमहम् एकवारं तत् करोमि चिन्तनकारणेन तस्मात् तस्य प्रक्रिया अपि तदेव प्रथमं चिन्तनं सम्यक् करोतु कार्यं सम्यक् भवति कार्याणि सम्यक् करोतु चिन्तनमपि सम्यक् भवति एतद्वयमपि भिन्नं भिन्नं नास्ति द्वयमपि विरुद्धार्थे नास्ति परस्परपूरकमस्ति तस्मात् भवता किं करणीयं प्रयत्नस्य आरम्भं करोतु कार्ये अपि कार्यकरणे अपि चिन्तने अपि सर्वमपि आत्मवश्यैः कथम् आत्मनः इत्युक्ते स्वस्य स्वस्य वशं कृत्वा चिन्तयतु स्वस्य वशं कृत्वा इत्युक्ते कः अर्थः सामान्य अर्थः अहमेव कारणम् इति चिन्तयतु सर्वस्य बहु इश्यू मिलति किल इदानीं मम एतस्याः मध्ये किमपि कलहः अहं तस्याः एव प्राब्लम् इति चिन्तयन् अग्रे गच्छामि चिन् किं भवति कदापि समाधानं नास्ति भवान् भवतः संस्काराय भवतः शुद्धीकरणाय भवतः मनशान्तिनिमित्तं तदपि तस्याः कृते भवान् एवं न चिन्तयतु तेन प्रयोजनं नास्ति तदा भवतः भवती एकः अहङ्कारः भवति अहम् एवं कुर्वन्नस्मि तेषां कृते तद् न भवान् भवतः आत्मसन्तृप्तिनिमित्तं भवतः मनश्शान्तिनिमित्तं भवतः सन्तोषनिमित्तं भवतः प्रसादनिमित्तं भवतः किं करणीयं भवान् एव चिन्तयतु भवतः आत्मवशं कृत्वा तत् चिन्तयतु तद् भवतः कार्यमेव इति भवान् चिन्तयतु तदा शुद्धं भवति इव बहु सुन्दररीत्या तस्य सः व्याख्यानं करोति एकैक अहं केवलं रागद्वेषविषये एव अद्य वयं चिन्तनं कृतवन्तः समानमेव एतादृश इन्द्रियाणां द्वारा अपि स्वीकृत्य चिन्तयितुं शक्नुमः पूर्वं वयं चिन्तितवन्तः इति कारणेन न उक्तवान् अथवा आत्मवश्यै कथं करणीयम् इति चिन्तयामः चेदपि त्रीणि पदानि तत्र तृतीययुक्तपदानि सन्ति तानि त्रीणि पदानि अपि कारणानि पश्यतु व्याकरणं कथं योजयति किल कारणमेव तत् सर्वं त्रयमपि तृतीयकारणे एव उपयोगं करोति किल तद् त्रयमपि कारणयुक्तपदानि तानि त्रीणि अपि विचिन्त्य वयं ध्यानं कर्तुं शक्नुमः वयं चिन्तयितुं शक्नुमः तस्य रिसल्ट् अस्ति किं प्रसादं मनस्समाधानं शान्तिः आनन्दः सन्तोषः नो चेत् अन्यत् कुत्रापि शान्ति प्राप्तुं न शक्नोति कुत्रापि आश्रमे भवतु मन्दिरे भवतु शान्ति विक्रयणार्थं नास्ति मनश्शान्तिनिमित्तं पुष्पाञ्जलि करोति चेत् अर्चकस्य मनश्शान्तिः भवति अस्माकं मनश्शान्तिः न भवति किल जनाः किमपि किमपि चिन्तयन्ति कः सम्बन्धः एतत् बिस्नेस् न आध्यात्मिकजीवनम् एकं बिस्नेस् नास्ति किल अहम् एतावत् धनं ददामि प्राक्टीस् एव सत्यं तदेव अभ्यासः एव प्राक्टीस् एव समग्रगीता प्राक्टीस् एव अभ्यासेन तु कौन्तेय भगवान् पुनः पुनः वदति अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति अभ्यासं करोतु प्रयत्नं करोतु पलायनं न करोतु भवान् जनाः द्वयमेव कुर्वन्ति एकं तु पलायनं करोति अथवा सर्वस्य उपरि अहङ्कारं प्रड प्रकटयति न भवान् प्रयत्नं करोतु अभ्यासं करोतु इत्येव तदेव अस्मिन् श्लोके अपि अस्ति एकवारं श्लोकम् उक्त्वा समापयामः रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति समापयामः अद्य विषु अस्ति सर्वेषां विशुशुभाशयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः